ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ເວົ້າວ່າກັນທົ່ວໄປວ່າການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ເປັນການສະໝັກຈິດສະໝັກໃຈໃຫ້ສັກ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ສັກໃຫ້ ແຕ່ກໍຖາມໄດ້ວ່າ ນ າຍຈ້າງບັງຄັບໃຫ້ຄົນເຮົາ ໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄດ້ຫຼືບໍ່ ຄືວ່ານາຍຈ້າງສາມາດຮຽກໃຫ້ລູກຈ້າງໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄດ້ຫຼືບໍ່ ກໍລະນີໜຶ່ງໃນສະຫະລັດອາເມລິກາທີ່ຂຶ້ນຮອດສານກົດໝາ ຍ ພາໃຫ້ມີການເວົ້າວ່າໂຕ້ເຫດໂຕ້ຜົນກັນຂຶ້ນທົ່ວໂລກນີ້ແລ້ວ ອັນເປັນການເປີດທາງໃຫ້ບໍລິສັດໃນດ້ານສຸຂະພາບຕ່າງໆ ໃຫ້ລູກຈ້າງໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າ ຢາກມີວຽກເຮັ ດງານທຳຢູ່ຕໍ່ໆໄປຢູ່ ຄຳຖາມກ່ຽວກັບການບັງຄັບໃຫ້ຄົນໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ກໍຖືກສົ່ງເສີມອອກມາໂດຍເລື່ອງລາວທີ່ວ່າລັດຖະບານກຳລັງໃຊ້ວິກິດໂຄວິດ-19 ເພື່ອຄວບຄຸມປະຊາຊົນຫຼືບໍ່ ການໂຕ້ເຫ ດຜົນກັນໃນໂລກນີ້ໜັກໜ່ວງ ຫຼືວ່າມີຫຼາຍຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່ານາຍຈ້າງຄວນມີຄວາມສາມາດບັງຄັບໃຫ້ພະນັກງານໃນດ້ານສຸຂະພາບຂອງຕົນໄປໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຫຼືບໍ່ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ຜູ້ ພິພາກສາໃນລັດເທັກຊັດບໍ່ຮັບຮູ້ຄະດີອັນໜຶ່ງຂອງຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການ ນັບເປັນຈຳນວນລວງຫຼາຍ ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ພວກຄົນງານນັ້ນພະຍາຍາມຟ້ອງຮ້ອງໂຮງພະຍາບານ Houston Hospital ສຳລັບທີ່ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພວກເຂົ າເຈົ້າກະທຳສິ່ງໜຶ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າມັນເປັນຄຳສັ່ງອັນບໍ່ເປັນທຳ ຄືໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳ ຄືຖືກໄລ່ອອກການວ່າທໍ້ ການບໍ່ຮັບຮູ້ກ ານຟ້ອງຮ້ອງໂດຍສານເທັກຊັດນັ້ນ ໃຫ້ກຳລັງຈິດກຳລັງໃຈແກ່ນາຍຈ້າງໃນທົ່ວໂລກນີ້ ເຮັດໃຫ້ການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເປັນສິ່ງຈຳຕ້ອງໃຫ້ສັກໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການດ້ານສຸຂະ ພາບທຸກໆຄົນ ນັ້ນຄືສຽງຂອງການປະທ້ວງ ການສັ່ງໃຫ້ໄປໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ຍານາງ Jennifer Bridge ຜູ້ຊ່ວຍແພດ ຖືກໂຫ່ຮ້ອງສະໜັບສະໜູນໂດຍຄົນທີ່ສະໜັບສະໜູນທັງຫຼາຍ ກ່ອນໜ້າບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ ທີ່ຍາ ນາງກ້າວອອກມາຈາກໂຮງພະຍາບານນັ້ນ Baytown Texas ທີ່ຍານາງເຮັດວຽກເຮັດການເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວ 6 ເດືອນ ຈົນຮອດເມື່ອທີ່ຍານາງຖືກໂຈະອອກຈາກວຽກໄວ້

This is the mRNA one. This is something different than we've ever used before.
ມັນບໍ່ເປັນທຳທີ່ຍານາງສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳ ສຳລັບທີ່ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ຍານາງ ທີ່ມັນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍເຕັມສ່ວນໂດຍຜູ້ຄວບຄຸມດ້ານສຸຂະພາບ ອີງຕາມສູນກາງກາ ນຄວບຄຸມພະຍາບານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ mRNA ເທັກໂນໂລຊີ ໄດ້ສຶກສາເບິ່ງການທົດລອງອັນລະອຽດລະອໍມາແລ້ວເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ mRNA ເປັນຢາວັກຊີນກັນພະຍາດ mRNA ບອກສອນຮ່າງກາຍຂອງຄົນ ເຮົາເຮັດໂປຣຕີນທີ່ພາໃຫ້ມີພູມຕ້ານທານຂຶ້ນໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ການຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນ Methodist employees upset about being required to get a COVID vaccine to keep their job ບໍ່ຖືກຮັບຮູ້ເອົາ

ຄາລິຟໍເນຍ ແລະ ນອດຄາໂຣໄລນາ ການຕໍ່ຕ້ານຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ບໍ່ແມ່ນຂອງໃໝ່ໆ ແຕ່ບາງຄົນຕົກຕະລຶງທີ່ເຫັນມີຂໍ້ມູນອັນບໍ່ແທ້ຈິງຕ່າງໆ ໃນລັດໂອໄຮໂອ ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ພະນັກງານສຸຂະພາບອ້ າງຂຶ້ນຢູ່ໃນການຟັງຄຳຊີ້ແຈງອະທິບາຍໂດຍເປັນທາງການວ່າ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ມີສ່ວນປະກອບທີ່ເຮັດໃຫ້ມະນຸດມີຄວາມດຶງດູດດັ່ງເຫຼັກກ້າ Joanna

that are absent any data. Do you think that if these vaccines were unsafe ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ບໍ່ມີ ມັນເປັນສິ່ງເງືກງາກທີ່ຈະຫົວຊາໄຊ ນີ້ເປັນການອ້າງເວົ້າອັນປ່າເຖື່ອນທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນໃດໆ ເຮົາຄິດວ່າຖ້າຫາກວ່າຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ບໍ່ປອດໄພ ເປັນຫຍັງມີຄົນ 99% ຈະໃ ຫ້ສັກຢາວັກຊີນນັ້ນໃຫ້ ແຕ່ກໍມີການຕໍ່ຕ້ານການສັກຢາວັກຊີນນັ້ນຂຶ້ນໃນບ່ອນເຮັດວຽກເຮັດການໃນທົ່ວສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ພາກັນຕໍ່ຕ້ານຢ່າງແຂງກະດ້າງການຊຸກຍູ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດອົ ດສະຕຣາເລຍກໍມີການວິ່ງເຕັ້ນຕໍ່ຕ້ານການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ດ້ວຍ ທາງການຕ່າງໆຂອງສາທາລະນະສຸກອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງໆ ຕໍ່ສູ້ການລັງເລໃຈກ່ຽວກັບການໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄ ວິດ-19 ໃຫ້ນັ້ນ ມາຕັ້ງແຕ່ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຖືກຮັບຮູ້ໃຫ້ນຳມາໃຊ້ພຸ້ນ ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນເວົ້າວ່າ ການດັນຕໍ່ຕ້ານການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແມ່ນມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ສາມາດເປັນສິ່ງອັນຂັດຂວາງອັນສຳຄັນໃ ນການພະຍາຍາມລົບລ້າງວິກິດໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດຄອມມູນິດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຈາກການລາຍງານຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ແມ່ນຊາບວ່າ ຖ້າບໍ່ສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຈົບກຳນົດ 2 ເຂັມ ແມ່ນວ່າຈະເດີນທາງບໍ່ໄດ້ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ລັດຕ່າງໆ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງຂັ້ນລັດ ເປັນປະຈຳລື້ມເບິ່ງການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖ ະບານແຫ່ງຊາດ ສຳລັບດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການຄ້ຳຈຸນຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ ໃນການໂຕ້ຕອບວິກິດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບ